मङ्गलानि भवन्तु पञ्चतन्त्रकथा मूर्खः अनुचरः कश्चन महाराजः आसीत् तस्य प्रासादे कश्चन वानरः आसीत् सः वानरः महाराजस्य अतीव विश्वपात्रम् अनुचरः अतः रागभवने सर्वत्र अपि तस्य प्रवेशः अनुमतः आसीत् एकदा महाराजः अन्तःपुरे निद्रां कुर्वन् आसीत् तदा वानरः तत्र आगतवान् सः निद्राङ्गतस्य महाराजस्य समीपं गत्वा व्यजनेन वीजनम् आरब्धवान् अत्रान्तरे महाराजस्य वक्षस्थले एका मक्षिका उपविष्टा वानरः व्यजनेन ताम दूरीकर्तुं पुनः पुनः प्रयत्नं कृतवान् तथापि मक्षिका ततः दूरं न गता तदा सः स्वभावचपलः मूर्खः वानरः कुपितः सन् दीक्षणं खड्ग खड्गं गृहीत्वा दीक्षणं खड्गं गृहीत्वा तस्याः उपरि प्रहारं कृतवान् मक्षिका उड्डीय ततः गता खड्गप्रहारेण महाराजस्य वक्षस्थलं विदीर्णं जातम् तेन महाराजः मृतः अभवत् कथा समाप्ता